ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນກໍຍັງເຮັດໃຫ້ອາຍຸສັ້ນລົງ ເຮົາຈະມາຕິດຕາມເບິ່ງວ່າ ຂໍ້ມູນນີ້ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຈິງຫຼືບໍ່ ແນ່ນອນ ຄຳຕອບມີທີ່ມາ ເມື່ອດຣ ລີບິກ ນັກວິທະຍາສາດຊາວເຢຍລະມັນ ພົບວ່າກ້າມຊີ້ນຂອງຄົ ນເຮົາປະກອບດ້ວຍໂປຣຕີນ ນັກວິທະຍາສາດອີກທ່ານໜຶ່ງຊື່ວ່າ ດຣ ຄານີວອສ ໄດ້ສຶກສາກຳມະກອນຂຸດຖ່ານຫີນໃນເມືອງມິວນິກ ປະເທດເຢຍລະມັນ ກໍຄົ້ນພົບວ່າກຳມະກອນທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ມີກ້າມຊີ້ນໃຫຍ່ ກິນຊີ້ນມື້ລະ 120 ກຣາມ ຈາກນັ້ນທ່ານກໍປະກາດວ່າ ນີ້ຄືມາດຕະຖານຂອງໂປຣຕີນທີ່ເຮົາຄວນກິນທຸກມື້ ແລະ ນັ້ນກໍກາຍເປັນຄວາມເຊື່ອຂອງຄົນທົ່ວໂລກໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແຕ່ຕໍ່ມານັກວິທະຍາສາດສະໄໝໃໝ່ໄດ້ຄົ້ນ ພົບວ່າ ຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ໃຫຍ່ຕ້ອງການໂປຣຕີນ 20 ຫາ 30 ກຣາມຕໍ່ມື້ເທົ່ານັ້ນ ເພາະວ່າຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາສາມາດສະສົມໂປຣຕີນໄວ້ ແລະ ນຳມາໃຊ້ໃໝ່ໄດ້ອີກ ໂປຣຕີນທີ່ບໍ່ສາມາດນຳມາໃຊ້ໄດ້ອີກກໍຄື ເສັ້ ນຜົມ ເລັບມື ເລັບຕີນ ແລະ ຜິວໜັງ ທ່ານຜູ້ຟັງ ສະຖາບັນວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາບອກວ່າ ຄົນເຮົາຕ້ອງການໂປຣຕີນມື້ລະ 0.77 ກຣາມ ຕໍ່ນ້ຳໜັກ 1 ກິໂລ ມີນ້ຳໜັກ 75 ກິໂລ ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ ກໍຈະຕ້ອງການໂປຣຕີນມື້ລະ 60 ກຣາມ ຖ້າຜູ້ຍິງມີນ້ຳໜັກ 50 ກິໂລ ກໍຕ້ອງການໂປຣຕີນມື້ລະ 42 ກຣາມເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຄົນທົ່ວໄປໃນມື້ນີ້ກໍກິນຊີ້ນ ແລະ ອາຫານທີ່ໃຫ້ໂປຣຕີນຫຼາຍກວ່າປະລິມານທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການຄື ກິນມື້ລະ 100-200 ກຣາມພຸ້ນ ບັນຫານັ້ນກໍຄືຈຸດນີ້ແຫຼະ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຊີ້ນສັດປະກອບດ້ວຍໂປຣຕີນສູງ ເພາະຊີ້ນສັດມີໄຂມັນອີ່ມໂຕຫຼາຍ ແລະ ໄຂມັນຄໍເລສເຕີຣໍສູງ ເມື່ອຄົນເຮົາກິນເຂົ້າໄປຫຼາຍ ຮ່າງກາຍກໍຈະສະສົມໄຂ ມັນນັ້ນໄວ້ຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ຫຼອດເລືອດຕີບງ່າຍ ເມື່ອເສັ້ນຫຼອດເລືອດຕີບ ຈະເຮັດໃຫ້ການໝູນວຽນຂອງເລືອດບໍ່ສະດວກ ແລະ ການລຳລຽງອອກຊີເຈນໄປຫາຫົວໃຈກໍຈະຫຼຸດລົງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈວາຍ ຫຼື ບາງ ຄັ້ງຈະເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງຕີບ ນີ້ແຫຼະຄືສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາມີອາຍຸສັ້ນລົງ ເຮົາມາຟັງນຳກັນວ່າ ອາຍຸຂອງຄົນເຮົານັ້ນສັ້ນລົງແທ້ຫຼືບໍ່ ໃນ ຄ. ສ 1847 ຫາ 1987 ສະແດງໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າ ຜູ້ຍິງເປັນປະຈຳເດືອນໄວກວ່າເກົ່າ ອາຍຸສະເລ່ຍຂອງຜູ້ຍິງທີ່ເລີ່ມເປັນປະຈຳເດືອນຄັ້ງທຳອິດໄດ້ປ່ຽນຈາກ 17 ປີ 5 ເດືອນ ມາເປັນ 11 ປີ 9 ເດືອນ ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າ ເດັກນ້ອຍເຕີບໃຫຍ່ເປັນໜຸ່ມເປັນສາວໄວຂຶ້ນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງອາຍຸກັບຮ່າງກາຍ ໝາຍຄວາມວ່າ ຮ່າງກາຍແກ່ ແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ເມື່ອເດັກນ້ອຍກ້າວສູ່ການເປັນຜູ້ໃຫຍ່ແຕ່ກາຍ ພວກເ ຂົາຈະຂາດປະສົບການໃນການຄວບຄຸມຕົນເອງ ເຮັດໃຫ້ມີເພດສຳພັນກ່ອນໄວອັນຄວນໄດ້ງ່າຍ ນອກຈາກນີ້ ອາຫານຈຳພວກໂປຣຕີນຍັງເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍບໍ່ມີພູມຕ້ານທານສູງ ນັກກິລາມັກກິນແປ້ງ ຫຼື ຄາໂ ບໄຮເດຣດຫຼາຍ ຖ້າຫາກນັກກິລາທຸກປະເພດກິນແປ້ງ ແລະ ແຂງແຮງ ເຮົາກໍກິນແປ້ງ ແລະ ແຂງແຮງໄດ້ຄືກັນ ແມ່ນບໍ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ໂປຣຕີນເຮັດໃຫ້ໝາກໄຂ່ຫຼັງຂອງເຮົາເຮັດວຽກໜັກຂຶ້ນ ປະເທດທີ່ມີຄົນກິ ນຊີ້ນຫຼາຍ ຈະພົບບັນຫາໃນການເປັນພະຍາດກ່ຽວຂ້ອງກັບໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ສິ່ງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ຍິງກໍຄືໂລກກະດູກຜຸ ເພາະໂປຣຕີນຈາກຊີ້ນສັດຈະດູດເອົາແຄວຊຽມຈາກຮ່າງກາຍ ຖ້າເຮົາກິນໄຂມັ ນເຂົ້າໄປ ຈະເຂົ້າໄປດູດແຄວຊຽມຈາກກະດູກຂອງເຮົາ ເມື່ອຂັບຖ່າຍໂປຣຕີນທີ່ເຮົາກິນເຂົ້າໄປນັ້ນອອກມາຈາກຮ່າງກາຍ ທ່ານຜູ້ຟັງຢາກຮູ້ບໍ່ວ່າ ເດັກນ້ອຍຄວນໄດ້ຮັບໂປຣຕີນມື້ລະເທົ່າໃດຈຶ່ງຈະພໍດີ ທ່ ານສາມາດຄຳນວນດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ຄືເອົານ້ຳໜັກມາຄູນໃຫ້ 0.77 ກຣາມ ຖ້າເດັກນ້ອຍມີນ້ຳໜັກ 20 ກິໂລກຣາມ ປະລິມານໂປຣຕີນທີ່ຕ້ອງການກໍຄື 14.5 ກຣາມ ຫຼື ບໍ່ເກີນ 17 ກຣາມ ສ່ວນຫຼາຍເດັກນ້ອຍຈະໄດ້ຮັບໂປຣຕີນຫຼ າຍກວ່າຜູ້ໃຫຍ່ ຖ້າກິນອາຫານຄົບສາມຄາບ ອາຫານທັງສາມຄາບນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ໂປຣຕີນຕາມທີ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຕ້ອງການ ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆທ່ານທີ່ກິນເຈ ກໍຈະໄດ້ຮັບໂປຣຕີນຈາກຖົ່ວຊະນິດຕ່າງໆ ທີ່ມີໂປ ຣຕີນປະມານ 20 ຫາ 30% ເຖິງເວລາແລ້ວທ່ານຜູ້ຟັງ ທີ່ພວກເຮົາຄວນຈະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອເກົ່າໆ ແລ້ວມາຫັນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບຄວາມຈິງທີ່ບອກວ່າ ອາຫານດີຖ້າກິນຫຼາຍກໍສາມາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດໄດ້ ແ ລະຕອນນີ້ພວກເຮົາກໍມາເຖິງຕອນທ້າຍຂອງລາຍການແລ້ວ ເວລາຜ່ານໄປໄວດັ່ງສາຍນ້ຳທີ່ບໍ່ເຄີຍຖ້າໃຜ ພົບກັນໃໝ່ໃນໂອກາດໜ້າ ສະບາຍດີ ທ່ານເຊີນຟັງຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍ ໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຂໍແນະນຳປຶ້ມ ຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ແບບກະທັດຮັດ ເຊິ່ງເປັນປຶ້ມຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະມອບໃຫ້ທ່ ານຟຣີ ແລະຂໍໃຫ້ທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນທ້າຍຂອງລາຍການຂອງພວກເຮົາເດີ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິສສາກົນ AWR ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງ ຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ

ຫຼື ອີເມວມາ lao@awr.org lao@awr.org
ລາຍການຕໍ່ໄປນີ້ ອ້າຍສຳລານຈະນຳສະເໜີບົດເພງທີ່ມ່ວນໆ ຈາກນັກຮ້ອງນ້ອງໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງເພງຈາກອ້າຍສຳລານນຳກັນເລີຍ

ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິສສາກົນ AWR ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍການຂອງເຮົາໄດ້ ທາງລາຍການຂອງເຮົາຢາກຟັງຄວ າມຄິດຄວາມເຫັນຈາກທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆທ່ານ
ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການ

ຫຼືອີເມວມາກໍໄດ້ທີ່ ລາວ ແອັດ awr.org l a o ແອັດ a w r o r g
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຄຳສອນເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີຂອງພະເຢຊູ ຄືຫຼັກການປະຕິບັດຂອງມະນຸດທຸກຄົນ
ອາຈານສິງຫາຈະນຳເລື່ອງລາວຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງໄດ້ແລ້ວ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆທ່ານ ມາພົບກັນເປັນປະຈຳກັບຊ່ວງຂໍ້ຄິດປະຈຳວັນ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອ່ານຂ່າວດີເມື່ອສອງສາມມື້ທີ່ຜ່ານມານີ້ ເມື່ອນັກທ່ອງທ່ຽວແລະຜູ້ໂດຍສານລົດແທັກຊີ ຊຶ່ງລືມຂອງມີຄ່າຈຳນວນ ຫຼວງຫຼາຍເອົາໄວ້ຢູ່ໃນລົດ ແລະຄົນຂັບລົດນັ້ນໄດ້ນຳເອົາຂອງທີ່ມີຄ່ານັ້ນໄປແຈ້ງໃຫ້ກັບຕຳຫຼວດ ເພື່ອນຳຫາເຈົ້າຂອງ ແລະໃນທີ່ສຸດຈົນໄດ້ພົບກັບເຈົ້າຂອງ ແລະເຮັດໃຫ້ຄົນຂັບລົດຜູ້ນີ້ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍວ່ າເປັນຄົນດີ ແລະໄດ້ຍິນຂ່າວຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງເຮົາ ທີ່ຄົນຂັບລົດແທັກຊີໄດ້ຖືກປຸ້ນແລະຖືກຂ້າ ແລະປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນກໍຕົກເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍສຳລັບຄົນທີ່ບໍ່ດີ ຫຼາຍໆຄົນກໍຖາມມາວ່າ ເປັນຫຍັງຄົ ນດີໆໃນສັງຄົມຈຶ່ງຄ່ອຍໆໝົດໄປ ຍິ່ງກວ່ານັ້ນຫຼາຍຄົນກໍຍັງຖາມມາອີກວ່າ ຄົນດີແມ່ນເປັນແນວໃດ ເອົາຫຍັງມາເປັນມາດຕະຖານໃນການວັດແທກວ່າຄົນນັ້ນເປັນຄົນດີຫຼືບໍ່ດີ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າມີມາດຕະຖານຂໍ້ ໜຶ່ງມາເວົ້າສູ່ທ່ານຟັງສຳລັບມື້ນີ້ ເມື່ອທ່ານຟັງແລ້ວຈົ່ງໄດ້ພິຈາລະນາເບິ່ງວ່າມັນເປັນແນວໃດແທ້ ອົງພຣະເຢຊູຊົງສອນໄວ້ວ່າ ເພາະສະນັ້ນ ພວກທ່ານຈົ່ງເປັນຄົນດີພ້ອມ ຄືກັບພຣະບິດາຂອງທ່ານຜູ້ສະຖິດ ໃນສະຫວັນ ຊຶ່ງພຣະອົງເປັນຜູ້ທີ່ດີພ້ອມທຸກຢ່າງ ນີ້ ພຣະເຢຊູຊົງໝາຍເຖິງໃຫ້ເຮົາດີພ້ອມ ແລະເອົາມາດຕະຖານຂອງພຣະເຈົ້າມາເປັນຫຼັກການໃນການວັດແທກວ່າການເປັນຄົນດີ ການທີ່ເອົາພຣະເຈົ້າເ ປັນຫຼັກມີອັນໃດແດ່ ພວກເຮົາມາຟັງນຳກັນເບິ່ງ ຂໍ້ທຳອິດແມ່ນການເປັນຄົນດີທີ່ມີນິໄສດີ ນີ້ຄືລະດັບ

ຄືເປັນຜູ້ທີ່ສາມາດແຍກຕົວເອງອອກຈາກຄວາມບາບຂອງໂລກ ແລະ ປະຕິບັດຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າຫຼາຍກວ່າການກະທຳເພື່ອຕົນເອງ ແລະ ໃຫ້ເຮົານຳເອົາຄວາມເມດຕາ ແລະ ຄວາມຮັກຂອງ ພຣະອົງເຂົ້າມາແບ່ງປັນແກ່ຜູ້ອື່ນນຳຄືກັນ ປະການທີ 3 ມີຄວາມຈະເລີນງອກງາມ ແລະ ການເຕີບໃຫຍ່ໄປສູ່ຄວາມເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ເຮົາຈຶ່ງມີນິໄສ ແລະ ຄວາມງາມຄວາມດີຕາມແບບຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ ແລ ະ ມີຄວາມບໍຣິສຸດຄວາມດີເໝືອນດັ່ງພຣະອົງ ແຕ່ເຮົາຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາໃນການຈະເລີນຂຶ້ນ ແລະ ນີ້ຄືຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັນໃນການທີ່ເຮົາຈະເປັນຄົນທີ່ດີໄດ້ ມັນບໍ່ແມ່ນຈະເປັນໄດ້ໂລດ ມັນກໍຄືກັບເດັກນ້ອຍທີ່ຄ່ອ ຍໆເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນເປັນລຳດັບ ຈົນກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ຜູ້ທີ່ຈະມີນິໄສດີງາມນັ້ນ ແລະ ບໍຣິສຸດນັ້ນກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ເຮົາຕ້ອງຄ່ອຍໆເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນເປັນລຳດັບ ຈົນກາຍເປັນຜູ້ທີ່ເຕີບໃຫຍ່ໃນພຣະວິນຍານທີ່ເຕັມສ່ວນຂ ອງພຣະເຈົ້າ ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງທັງຫຼາຍ ຂໍ້ທີ 4 ມີຄວາມຮັກ ຄືໃຫ້ເຮົາມີຄວາມຮັກ ແລະ ແບ່ງປັນຄວາມຮັກນີ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ອື່ນໂດຍທີ່ບໍ່ເລືອກໜ້າ ຄືກັນກັບພຣະເຢຊູທີ່ຊົງຮັກພວກເຮົາທຸກໆຄົນ ຂ້າພຣະເຈົ້າຂໍຊ້ຳແລ້ວ ຊ້ຳອີກວ່າ ການມີອຸປະນິໄສທີ່ດີງາມນັ້ນ ແລະກໍມີຄວາມຈະເລີນງອກງາມນັ້ນ ມີຄວາມຮັກໃຫ້ແກ່ທຸກໆຄົນນັ້ນ ເຮັດແບບນີ້ກໍເທົ່າກັບເຮົາໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຄົນດີພ້ອມຕາມທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງຕ້ອງການ ພວກ ເຮົາທຸກຄົນສາມາດມີຄວາມຮອບຄອບໄດ້ເມື່ອອຸປະນິໄສທີ່ດີງາມເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນພ້ອມກັບຊີວິດ ມັນຈະນຳພວກເຮົາໄປສູ່ການເປັນຄົນທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນທາງດ້ານຈິດວິນຍານ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ ເຖິງແມ່ ນວ່າພວກເຮົາຈະເປັນຄົນສົມບູນ ມີສິ່ງທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍຢ່າງປານໃດກໍຕາມ ກໍຍັງມີຊ່ອງວ່າງທີ່ຈະຕ້ອງຮັບຟັງຄຳແນະນຳ ຫຼື ຄຳສັ່ງສອນ ແລະ ຕັກເຕືອນຈາກພຣະເຈົ້າ ແລະ ຄົນອື່ນໆທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສັ່ງສອນ ແ ລະ ແນະນຳ ຄົນເຮົາທຸກຄົນມີໂອກາດທີ່ຈະຫຼົງເຮັດຜິດຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ເຖິງຕອນນີ້ເຮົາຈະມີມາດຕະຖານທີ່ສາມາດໃຊ້ເປັນແບບຢ່າງແລ້ວກໍຕາມ ເຮົາຄວນຍຶດຖືຄຳສອນຂອງພຣະເຈົ້າໄວ້ ດັ່ງນັ້ນໃຫ້ເຮົ າເອົາແບບຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ໃຫ້ເຮົາຮັກຜູ້ອື່ນຄືກັບພຣະເຈົ້າຊົງຮັກເຮົາ ໃຫ້ອະໄພແກ່ຄົນອື່ນຄືກັບພຣະອົງຊົງໃຫ້ອະໄພແກ່ພວກເຮົາ ເປັນຄົນຫ້າວຫັນໃນວຽກງານ ຄືກັນກັບພຣະເຢຊູທີ່ຊົ ງເປັນ ໃຫ້ເຮົາເສຍສະຫຼະຄືກັບທີ່ພຣະເຢຊູຊົງເສຍສະຫຼະຊີວິດຂອງພຣະອົງເພື່ອພວກເຮົາທັງຫຼາຍ ໃຫ້ມີຄວາມເມດຕາຄືກັນກັບພຣະອົງຜູ້ຊົງມີຄວາມເມດຕາ ແລະກະອີກຫຼາຍໆຢ່າງ ອັກຄະສາວົກຄົນໜຶ່ ງຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເວົ້າວ່າ ທ່ານທີ່ຮັກທັງຫຼາຍ ດຽວນີ້ເຮົາເປັນລູກຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະເຮົາຈະເປັນແນວໃດຕໍ່ໄປ ໃນອະນາຄົດຂ້າງໜ້າຂອງເຮົາ ທ່ານຮູ້ຫຼືບໍ່ ແຕ່ເຮົາຮູ້ວ່າເມື່ອພຣະອົງຊົງສະເດັດກັບ ມານັ້ນ ເຮົາຈະເປັນເໝືອນດັ່ງພຣະອົງ ເພາະວ່າເຮົາຈະເຫັນພຣະອົງຢ່າງທີ່ພຣະອົງຊົງເປັນຢູ່ນັ້ນ ແລະທ່ານທຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຫວັງຢ່າງນີ້ໃນພຣະອົງ ກໍຊຳລະຕົນເອງໃຫ້ບໍລິສຸດ ເໝືອນດັ່ງພຣະອົງທີ່ເປັນ ຜູ້ບໍລິສຸດ ເຫດທີ່ວ່າສາວົກຄົນນີ້ໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ ໃນວັນຂ້າງໜ້າຈະເປັນຈັ່ງໃດນັ້ນກໍຕາມ ໃຫ້ເຮົາຕັ້ງໃຈເຮັດຄວາມດີຕໍ່ໄປ ພະຍາຍາມຝຶກຝົນຕົວເອງຂອງເຮົາໃຫ້ມີອຸປະນິໄສຄືກັບພຣະເຈົ້າ ຊີວິດໃນພຣະເ ຈົ້ານັ້ນຂະບວນການຂອງການເຕີບໃຫຍ່ ພວກເຮົາຈະເປັນຄົນທີ່ດີສົມບູນກໍຕໍ່ເມື່ອພຣະເຢຊູຊົງສະເດັດກັບມາໃນໂລກ ພຣະອົງຈະມອບຄວາມສົມບູນນັ້ນໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາທຸກຄົນ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຄວນເຮັດໃ ນຕອນນີ້ກໍຄື ເຮັດໃນຕົວຂອງເຮົາບໍລິສຸດ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າເຮົາຄວນດຳເນີນຊີວິດຂອງເຮົາໄປໃນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງແລະດີງາມ ໃຫ້ເຮົາຫຼີກລ່ຽງຈາກການເຮັດບາບ ພຣະເຈົ້າພະຍາຍາມຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທີ່ພ ະຍາຍາມປະພຶດຄວາມດີ ໃຫ້ປະສົບກັບຜົນສຳເລັດໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ ແລະສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຄວນເຮັດກໍຄື ໃຫ້ເຮົາຮັກສາຕົນເອງໃຫ້ບໍລິສຸດຂາວສະອາດ ຊຳລະຈິດໃຈຂອງເຮົາໃຫ້ບໍລິສຸດ ສາວົກຄົ ນໜຶ່ງຂອງພຣະເຢຊູຊົງເນັ້ນວ່າ ການເປັນຄົນດີຈະຕ້ອງຊຳລະຈິດໃຈໃຫ້ບໍລິສຸດໂດຍການເຊື່ອຟັງຄວາມຈິງ ມີຄວາມຮັກຕໍ່ພີ່ນ້ອງຢ່າງແທ້ຈິງ ພວກທ່ານຕ້ອງຮັກຊຶ່ງກັນແລະກັນໃຫ້ຫຼາຍດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ ທັ ງໝົດນີ້ແຫຼະທ່ານຜູ້ຟັງ ຄືການເປັນຄົນດີແບບມາດຕະຖານຂອງພຣະເຢຊູ ມີມື້ໜຶ່ງປະຊາຊົນກຳລັງຊຸບຊິບກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ ແລະມີບາງຄົນໄດ້ເວົ້າວ່າ ພຣະເຢຊູເປັນຄົນດີທີ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດຕຳໜິຕິຕຽນໄດ້ ແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດຫາຂໍ້ຜິດຂອງພຣະອົງໄດ້ ເພາະສະນັ້ນ ພຣະເຢຊູຈຶ່ງເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີສຳລັບພວກເຮົາ ແລະທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ເວລາຂອງພວກເຮົາກໍໝົດລົງພໍດີ ສຳລັບມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍລາທ່ານຜູ້ ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນໂອກາດໜ້າ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວຂອງພະເຈົ້າໂດຍອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີທ່ານໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັ ງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອັດເວນຕິສສາກົນ AWR

S I N G A P O R E 298186 ຫຼືອີເມວມາກໍໄດ້ lao@awr.org l a o @awr.org ເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການວິທີແຫ່ງຊີວິດໃນຄັ້ງໜ້າ ເພາະວ່າໃນລາຍການຄັ້ງຕໍ່ໄປທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງສຸຂະພາບ ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຮັກສາສຸຂະພ າບໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເລື່ອງລາວຂອງພຣະເຢຊູມານຳສະເໜີ ຢ່າລືມມາຟັງໃນລາຍການຂ້າງໜ້າເດີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະພ້ອມກັນນັ້ນ ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຈະຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງ ທ່ານທຸກໆຄົນ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາ ແລ້ວທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຈະຈັດສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບໃຫ້ທ່ານ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈ ໄວໆແດ່ເດີ້ທ່ານຜູ້ ຟັງ ຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແດ່ ເວລາຂອງເຮົາກໍໄດ້ໝົດລົງແລ້ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບ ແລະຂ້າພະເຈົ້າທ້າວສັນຍາ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍກາ ນໜ້າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ